ڪم جو غرض غايت هوندو آهي. انهي ۾ انهي طرف اشارو آهي. حاصل مطلب هي ٿو ٿيو ته اهو جيڪو سفر آهي بيت المقدس جي طرف من المسجد الحرام الي المسجد الاقصيٰ حضور انور صلي الله عليه وسلم جن جو اهو سفر هڪڙو الله تعاليٰ جي قدرت جي عظيم نشانن منجهان هڪڙو وڏو نشان قدرت جي ڪرشمن منجهان هڪڙو وڏو ڪرشمو آهي الله تعاليٰ کي اهي شيون ڏيکارڻيون هيون حضور انور صلي الله وسلم کي هن دنيا ۾ هينئر رات براق تي چڙهيا ۽ اتي وڃي مسجد اقصا ۾ لٿا براق کي اتي ٻڌائون پاڻ اندر ويا انبيا ڪرام جي ساري جماعت اڳي حاضر هئي، انهن کي اتي امامت ڪرايائون، ٻه رڪعتون نماز پڙهايائون، ان کان بعد هر ڪو رخصت ٿي ويو، جهڙا جهڙي قسم جا هيا پنهنجي اوڏهن ويا، حضور انور صلي الله عليه وسلم براق تي سوار ٿي پنهنجي معراج جي سفر ۾ هليا، اهي انبياء ڪرام جيڪي هتي جماعتي ٿي نماز پڙهڻ آيا. انهن منجهان به ڪيترا نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم کي انهيء سفر سير ۾ مليا، آسمان تي معنيٰ اهي پهچي ويا. اهو سفر آهي اسراء، رات جو سير. رات جو سير چئبو آهي زمين جي هڪڙي حصي کان زمين جي ٻئي حصي تي پهچڻ. مسجد الحرام کان مسجد بيت المقدس تائين اچڻ. نماز اتي پڙهي اٿن، مقصد هي آهي ته اها شيء به توهان جي قبضي ۾ ايندي. بيت المقدس فتح ٿيو، سيدنا عمر فاروق رضي الله عنه فتح ڪيو ۽ اهو قبلو به حضرت ابراهيم عليه السلام جي اولاد جي تعمير سان حضرت اسحاق عليه السلام جي نالي آهي، جيئن بيت الله شريف جي تعمير حضرت ابراهيم عليه السلام ۽ حضرت اسماعيل عليه السلام پاڻ ڪئي. حضرت اسماعيل عليه السلام نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم جي ڏاڏن ۾ آهي. هڪڙو حصو معراج جو اهو آهي. ٻيو حصو جنهن کي اسراء ٿو چئجي. ٻيو معراج جو حصو آهي نجم سورت ۾ بيان ڪيل جيڪو اتان پوء وري آسمان ڏي جبرائيل عليه السلام سان هڪڙي هتي ملاقات ٿي آهي جبرائيل عليه السلام ته اڳ ۾ هيو ۽ هلندو پيو وڃي گڏ ساڻس. ملاقات جبرائيل عليه السلام سان هڪڙي ٿي آهي هن ملڪ ۾ سندن صورت سان. هڪ دفعي بيت الله شريف نبي سائين جن ويٺا ها، فرمايو جبرائيل تون پنهنجي صورت مون کي ڏيکار. هن پنهنجي صورت ظاهر ڪئي، فرمايائون ته مون کي ايڏي وڏي صورت هن جي نظر آئي ڄڻ آسمان جي ڪنارن کي ڀري ويو. ڇهه سؤ کنڀڙاٽيون جبرائيل عليه السلام کي ڏسڻ ۾ آيون اهو هڪڙو دفعو آهي ولقد رآه نزلة اخريٰ ٻيهر به نبي سائين جن ڏٺس پر عند سدرة المنتهيٰ معنيٰ اهو سفر جيڪو هيو بيت المقدس کان هاڻي مٿي سدرة المنتهيٰ تي جبرائيل عليه السلام نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم سان گڏ گڏ ويو خادم جي حيثيت ۾ اتي سدرة المنتهيٰ ۾ پنهنجي صورت وٺي ۽ نبي سائين جي آڏو ظاهر ٿي اتي ئي سدرة المنتهيٰ ان جو رهڻ جو آشيانو آهي. ڇهين آسمان ۾ ان جي پاڙ، ستين آسمان ۾ ان جون ٽاريون. ٻير جي شڪل تي هڪڙو وڻ آهي. فرمائن ٿا ته پن ان جا ايڏا ها جيئن هاٿيء جا ڪن ڏسجن. ٻير ان جا اهڙا ها جيئن قلال هجر، وڏا مٽ جيئن جوش جا ٿيندا آهن، ايڏا ئي هجن ۽ انوار ۽ تجليات ان جي مٿان نازل پيا ٿين ۽ پتنگ عجيب قسم جا ان جي پنن تي پيا گهمن ۽ اڏرن. عجيب منظر هو هڪڙو اهو به تقريبن ڄڻ هڪڙو سرحد جو هڪڙو مشترڪه ايريا آهي ٻن بادشاهن جي وچ ۾ هڪڙو مشترڪه ايريا هنکي ٽرائبل ايريا چئبو آهي يعني هن جهان ۽ جيڪو وري ٻيو جهان آهي ان جي وچ ۾ اهو سدرة المنتهيٰ، جبرائيل عليه السلام جو آشيانو اها مشترڪه ايريا آهي، جو مٿئون جا انوار ۽ تجليات انهيء تي پون، وري اتهون جو جبرائيل عليه السلام هيڏي زمين ڏي اچي، تنهنڪري مشترڪه ايريا چئجي آهي. معنيٰ دنيا جو ۽ دنيا کان جيڪو مافوق آهي، ان جي حد مشترڪه ايريا آهي. جبرائيل عليه السلام کي اتي رکيو ويو آهي. اتي جنت الماويٰ به آهي، بهشت جيڪو جنت الماويٰ آهي اهو به آهي. الله تعاليٰ فرمايو اذ يغشي السدرة ما يغشيٰ ان سدرة جي مٿان انوار ۽ تجليات به اهڙا هئا جيڪي هن کي خوب ڍڪين پيا عجيب قسم جا ما زاغ البصر وما طغيٰ اک نه مڙي نه ڪو ڪا غلطي ڪيائين نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم جي نگاهه پنهنجي

رب تعاليٰ حضور انور صلي الله عليه وسلم کي پنهنجي قدرت جا عجائبات ڏيکاريا. اهي ٻن قسمن جا آهن، هڪڙا انبياء ڪرام، انهن سان ملاقات، ٻيو تجليات رب تعاليٰ جا جيڪي اتي نازل ٿيا اهي به ظاهر ٿيا. انبياء ڪرام جي ملاقات اتي ٿي ۽ ان رات ۾ تجليات جيڪي نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم جن کي ڏسڻ ۾ آيا اتي ۽ ساري سفر ۾ اهي مقصود هيا ڏيکارڻ. انه هو السميع البصير الله تبارڪ وتعالي سميع به آهي بصير به آهي سميع معنيٰ ٻڌندڙ بصير معنيٰ ڏسندڙ هي هڪڙي تحقيق آهي علماء جي اصطلاح ۾ مڪي کان بيت المقدس تائين جي سفر کي اسراء چوندا آهن سدرت المنتهيٰ ڏي جيڪا سياحت، سير آهي ان کي معراج چوندا آهن. بسا اوقات ٻنهي سفرن جي مجموعي کي اسراء چوندا آهن. بسا اوقات ٻنهي سفرن جي مجموعي کي معراج چوندا آهن. معراج جا احاديث ٽيهن صحابن کان منقول آهن. معراج جون جيڪي روايتون اسراء جا واقعات آهن سي اهي ايڏا وڏي روايت سان بيان ٿين ٿا ۽ سندون انهن جون صحيح سندون آهن.

جسماني خواب جو ان جو معراج جو به قائل آهي ڇو ته سندون هن حديثن ۾ ۾ سڀيئي آهي رويا عين جي مراد آهي امتحان تڏهن ٿئي مقصد وري هاڻي هي ته ٿيو لفظ مقصد آهي ته امتحان هن کي تڏهن چئجي جڏهن عام عقل جي حدود کان اها شيء ٻاهر هجي

اهو امتحان آ تڏهن جسماني معراج مڃجي ته پوء ته امتحان آ نه ايمان جو به عقل جو به باقي جي خواب آ ته خواب ۾ ته پوء معمولي ماڻهو به الائي ڪيترا ملڪ گهمي اچي بيهي رهندو آ تنهن ڪري امتحان جو لفظ خود اسان کي مجبور ٿو ڪري ته رويا به معنيٰ رويت آهي رويا به معنيٰ رويا منامي نه آهي رويا جو لفظ مشترڪو آ مشترڪي جي هڪڙي معنيٰ جڏهن مقرر ڪبي آ اصول لغت جو اهو آ ته ان ۾ قرينو هوندو آ

ڏٺم ته سج پيو اڀري، اڀرڻ منجهه سمجهه ۾ آيو ته سج ڏٺو اٿئين. رايت العين جارية وهي پيو عين معنيٰ پاڻي ڏٺو اٿئين. هان جيڪڏهن چئي رايت رايت العين تشتري في السوق ڏٺم ته عين پيو خريد ڪري، ٻانهي آ ڪنهن جي خريد ٿي ڪري پئي سودو. عين جي اکر جي معنيٰ قريني سان هتي آهي ته اسان ماڻهن جي لاء هن کي فتنو امتحان بڻايو. اهو امتحان اسان کي مشترڪ جي معنيٰ مقرر ڪري ٿو ڏئي ته رويا عين جي آهي، رويا منام جي نه آهي اهي دلائل ها معراج جي جسماني ثبوت ۾ انه هو السميع البصير الله تعالا پاڻ سميع بصير سميع اقوال جو حضور انور صلي الله عليه وسلم جا جيڪي اقوال ها محمد عليه الصلوة والسلام ان جو ڳالهائڻ بصير مطلع ان جي افعال تي ايڏو اڪرام ڪيس ايڏو قرب ٿيس الله تعالي کان فرمائي ته اهو ته ائين ٿيو ايڏو قرب اهو معاملو ايڏو وڏو اهو سڀ الله تعالي جي طرفان پوء فرمائي ٿو آتينا موسي الڪتاب موسا عليه السلام کي الله تعالي ڪتاب ڏنو آهي اهو جيڪو ڪتاب مليو آهي موسيٰ عليه السلام کي سو ابراهيم عليه السلام جي وقت کان ڪيترو پوء سو ان ۾ اچي ٿو ته چوڏهن سو ٻٽيهه ورهيه گذريا آهن ته پوء حضرت ابراهيم عليه السلام کان بعد موسيٰ عليه السلام کي ابراهيمي دين ۽ دين حنيفي جي اٿارڻ لاء الله تعاليٰ نبي ڪري موڪليو. ابراهيم عليه السلام کان بعد موسيٰ عليه السلام کي ڏنوسيس وجعلناه هدًا لبني اسرائيل ان کي بني اسرائيل جو هادي بڻايوسيس ايڏو دور گذريو. ان کان پوء هلي اڳتي بني اسرائيل ۾ پوء آهستي آهستي بگيڙو ۽ فساد پيدا ٿيو اختلاف ٿيو هنن ۾ رب تعالا فرمايو علم هنن ۾ آيو پوء اختلاف ڪيو مٿي گذريو آهي، نه ته هونء اختلاف انهن ۾ ڪونه هيو. اختلاف انهن ۾ پوء آيو آهي. ۽ حضرت موسا عليه السلام جو بيان بعد ۾ ٿو اچي معراج کان بعد انهي ۾ هڪڙو قرينو آهي رب تعاليٰ موسيٰ عليه السلام کي حڪم فرمايو ته بني اسرائيل کي تنهن فاسر بعبادي منهنجي ٻانهن کي تون کڻي هل ان جي اها معنيٰ ته ڪانهي ته خواب ۾ انهن ٻانهن کي وٺي هل مصر کان نڪري وڃو حضرت موسيٰ عليه السلام پنهنجي قوم کي رات جو سير ڪرايو آهي. اتي اسر جو اچي ٿو اکر، جيئن هتي اسرا جو اکر ٿو اچي. ساري قوم کي موسيٰ عليه السلام ننڊ ۾ ڪونه وٺي ويو درياهه تي. نه ڪو فرعون پويان ننڊ ۾ هنن جي ڪڍ پيو هو. نه ڪو فرعون ڪو ننڊ ۾ ٻڏو هو. جيڪي ماڻهو خواب ۽ ننڊ کي ٿا معراج چون، انهن جي الزام لاء اهي جوابڪار ٿيندا. اهو به هڪڙو قرينو ٿي سگهي ٿو. موسيٰ عليه السلام جو واقعو ۽ بني اسرائيل جي لاء آزادي، آزادي جي صورت ۽ ڪيوسي اسان ان کي هادي، ڏنوسي اسان موسيٰ عليه السلام کي ڪتاب، ڪيوسي موسيٰ عليه السلام کي هادي، هدًي لبني اسرائيل، هاديًا اهو مبالغي جو صيغو آهي. مصدر جو حمل ذات جي مٿان مبالغي جي لاء هوندو آهي، زيدٌ عدلٌ وانگر. پوء حضرت موسيٰ عليه السلام انهن جو هادي بڻيو، انهن جو رهبر ٿيو، انهن کي تربيت ۽ تعليم ڪيائين، انهن کي سمجهايائين، الا تتخذوا من دوني وڪيلا، مون کان سواء ٻئي کي پنهنجو وڪيل ۽ مالڪ نه سمجهو، معنيٰ مان رب آهيان توهان جو، پنهنجا معاملا سڀ منهنجي حوالي ڪريو. اهو رب تبارڪ وتعاليٰ انهن کي حڪم ڪيو. ڪتاب لکن ٿا ته حضور انور صلي الله عليه وسلم جن بي بي صاحب ام هاني جي گهر ۾ جيڪا سندن سئوٽ هئي ابو طالب جي نياڻي حضرت علي سائين جي ڀيڻ اها هئي ستاويهه رجب جي هجرت نبوي کان اڳ ۾، اتي هيا. جبرائيل عليه السلام آيو، اچي نبي سائين کي جاڳائين، پوء براق تي سوار ڪيائين. هن کي لغام بغام ڏنل هو، اڇي قسم جو گهوڙو، گڏهه کان ٿورڙو مٿي ۽ وڏي گهوڙي کان، خچر، خچر کان ٿورڙو هيٺ، ائين وچٿرو هو. جسم گڏهه کان مٿي، خچر کان هيٺ، وچولڙو. اهو هليو بيت المقدس تي پهتو. پوء نبي سائين جن پيرين پيادي بيت المقدس ۾ لٿا، ٻه رڪعت نماز پڙهيائون. اتي نبين سڀ نماز پڙهي. پوء جبرائيل عليه السلام نبي سائين جن کي آسمانن تي وٺي ويو، سدرت المنتها تي پهتو. اتان پوء مٿي الله تبارڪ و تعاليٰ نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم جن کي وڌيڪ گهرايو. جبرائيل عليه السلام مٿي ڪونه ويو. اتي الله تعاليٰ حضور انور صلي الله عليه وسلم جن تي پنجاهه نمازون فرض ڪيون، اهو انعام هيو انهيء رات جو جيڪو رب تعاليٰ ڏنو. پنجاهه نماز کي حضرت موسيٰ عليه السلام جي دعا سان تخفيف ٿي. واري واري پنڌ ڪيائون، ڏهه ڏهه دفعا ڪٽبا ويا، پوئين واري ۾ پنج ڪٽيا. اتان محسوس ڪيون ته هاڻي ٻيهر جيڪڏهن وڃبو ته اهي به پنج لهندا، پوء ڄڻ هديو سڄو موٽي ويو. پوء پوئين واري ۾ نه ويا، پوء الله تعاليٰ فرمايو ته پڙهندا پنج ڏينداسين پنجاهه. اها ڳالهه مختصر اچي هت ٻڌايائون. جڏهن خبر قريش کي ڪيائون ته قريش نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم جي ڳالهه کي ايڏو محال سمجهيو جو انهن پنهنجي مخالفت جو هڪڙو نئون ميدان تيار ڪيو. ابوبڪر صديق وٽ هڪڙا ماڻهو آيا ڇو ته ان وقت ان جي شخصيت وڏي هئي. اچي چيائون ته پنهنجي دوست جون خبرون ٻڌ، هي ٿو چوئي هاڻي. ڇو ته حضور انور صلي الله سلم جن کي سيدنا ابوبڪر صديق جي نصرت اها تمام وڏي نصرت هئي. ابوبڪر صديق چين ته مان ان کان وڌيڪ ڳالهين ۾ هن کي سچو ٿو سمجهان مان هن کي آسمان جي خبرن ۾ سچو ٿو سمجهان توهان رڳو اها ڳالهه ٿا ٻڌايو ته بيت المقدس ويو هنن اڌ تي کڻي ڳالهه ڪئي ان ڏينهن کان پوء حضرت صديق اڪبر کي صديق جو لقب ڏنو. ڪافرن جي ٻڌڻ تي ۽ انهن جي چوڻ تي نبي اڪرم صلي الله جڏهن نسبت ڪئي وڃي ڳالهه جي ته ڪيئن مانجي چوي ٿو ته پوء بس گرو آهي اهو ٿيو صديق جماعت قريش جي جيڪي بيت المق مقدس ڏي ايندا ويندا هئا نبي سائين کي چيون ته اسان کي ڀلا بيت المقدس جا آر پار نشاني ٻڌايو هنن کي خبر هئي ته ڪڏهن نبي سائين ڪونه ويا آهن هتي پوء حضور سائين جن هنن کي نعت ٻڌائيندا پيا وڃن پوء جيڪا جو ڳالهه ٻڌائن سوال ڪن ته چون ته ٺيڪ پر اسانکي ٻڌايو ڀلا قافلي ۾ جيڪو رستي تي قافلو هو ان جي خبر ڏي جيڪو اچي پيو اهو اسانکي وڌيڪ مجهائيندڙ آ ته خير سان ٿو اچي يا ڪيئن هن جي به سائين خبر ڏنائون اٺ توهان جي قافلي ۾ هيترا آهن قافلي جا حالات هيترا آهن اهو ٻڌايائون ۽ اهو قافلو تهان جو پنڌ روز هيترو ٿو ڪري هيتري منزل تي پري آ تنهن ڪري فلاڻي ڏينهن تهان وٽ پهچندو اڳ ۾ هنن جي جيڪو اٺ ٻڌل آ قافلي ۾ سو ڪارو اٺ آ خاڪستري رنگ جو ان تي ٻه ٻوريون مٿان پيل آهن سبيل ٻوريون اٿس پوء هنن چيو ته ويندي ڀلا اها ڳالهه ڏسون نبي سائين جن ايڏو قافلي جو مسئلو مقرر ڪيو آ پوء ڏٺون ته قافلو جيئن اچي پيو ته واقعي اهو اٺ ايئن ۽ ٻوريون ٻڌل انهي نموني سان آيو جو ان هذا الا سحر مبين واهه جو جادو ٿي پڳ ٻڌي بيهي رهيا حضور انور صلي الله عليه وسلم جن کان جڏهن سوال ڪيو ته سائين دروازا ڪيترا آهن بيت المقدس تي ۽ پٽيون ڪيتريون بيت المقدس جي فلاڻي ڪمري جي ڇت ۾ ڪليون دروازن کي ڪيتريون لڳل هيون هاڻي مان پڇان ٿو توهان کي ڳالهه پنهنجي پاڻ ۾ اسانجي گهر جي دروازن کي ڪليون لڳل آهن ڳڻيل آهن پر الله تبارڪ وتعاليٰ ڪافرن کي هر طرح تصديق ڏني الله ڪفر ڪڍي ڇڏ مسئلو اصل هي جو ضد آيو ماڻهو جي ايمان جو زيان ٿيو ضد نه هجي فرمائن ٿا ته پوء بيت المقدس جو اهو پاسو مان ڏي سامهون ٿي ٿي پيو اچي پوء مان کون به پڇن ته سائين ڀلا فلاڻي اتر وارو در ڏسان ته بيت المقدس جي ڦري منهنجي هي سامهون ڏسڻ ۾ آيو پوء اهو ڪيترو ان ۾ ڪليون هن ڪيترا ڪيترو وڏو آهي ڪهڙي نموني آهي اهو سڄو کڻي ٻڌايان وري پٽيون وري اها ڇت ڏسڻ ۾ اچي سامهون وري ڳڻي هنن کي ٻڌايان. ايتري قدر اهو به حديث شريف ۾ اچي ٿو. يعني هڪڙو بيت المقدس ته کڻي هڪڙي ڳالهه آهي پر سارو سفر جناب رسول الله صلي الله عليه وسلم جو بهشت جو سير جهنم جو ڏسڻ ۽ سائين عرش عظيم تائين پهچڻ اهي وڏا هڪڙا مسئلا آهن جيڪي معراج جا آهن تمام گهڻا توهان جا اڪثر ٻڌل آهن الله تعاليٰ انهن کي جيڪا تبليغ ڪئي سو اها هئي الا تتخذوا من دوني وڪيلا مون کان سواء ٻئي کي ڪار ساز نه چئو اها هئي دعوا انهن جي لاء ته توهان پنهنجي رب کان سواء ٻئي کي ڪار ساز پنهنجو نه سمجهو ڇو ته رب تعاليٰ اهو ئي هڪڙو اٿو مالڪ اٿو توهان جو پر انهن ڪافرن ان باري ۾ وڏي هڪڙي عظيم غلطي ڪئي اها غلطي ڪيائون ته حضور انور صلي الله عليه وسلم جن جي ايڏي تعليم ايڏي تربيت کي حالانڪه انهن جو ڇا پيو بگڙي خواه مخواه جيڪر کڻي مڃين ته به ڪا نفعو حضرت شاهه صاحب لکن ٿا ته تورات ۾ اها ڳالهه چئي ته بني اسرائيل ٻه دفعا شرارت ڪندا جڏهن تورات شريف نازل ٿيو بني اسرائيل ٻه دفعا شرارت ڪندا پيشين گوئي ان جي جزا ۾ دشمن انهن جي ملڪ تي غالب ٿيندا. ائين ٿيو. هڪڙو دفعو جالوت بادشاهه انهن تي غالب ٿيو. وري الله تعاليٰ حضرت دائود عليه السلام جي ذريعي ان کي هلاڪ ڪيو. قتل داود جالوت الله تعاليٰ قرآن ۾ اهو قصو بيان فرمايو آهي. جالوت هڪڙو ظالم بادشاهه هو. هن ئي يهودين جي مٿان قبضو ڪيائين ۽ انهن کي غلام بڻايائين، تمام انهن کي ذليل ڪيائين. الله تعاليٰ پوء وري هنن کي جڏهن دائود عليه السلام جي ذريعي فتح ڏني، پوء هنن کي طاقت پيدا ٿي، وڏي قوت آئي. حضرت سليمان عليه السلام جي سلطنت وغيره ٻيو ٽيون ٻئي دفعي فارسي ماڻهن منجهان ايراني بخت نصر بادشاهه غالب آيو. وري هنن ۾ ساڳيون ڪمزوريون، بد اخلاقيون، جهاد کان پاسيرو هجڻ ائين ٿيو. پوء اهو يڪو ائين رهيو تان جو بخت نصر بادشاهه به پوء هلي ختم ٿيو. جيڪڏهن اهي نبيء جا تابع ٿي پون ها، پنهنجي انهي دين کي ۽ تعليم کي مضبوط ڪري جهلين ها، ته الله تعاليٰ انهن جي سلطنت کي وري به غلبو ڏئي ها. رب تعاليٰ فرمائي ٿو ته جيڪڏهن توهان ائين شرارتون ڪندؤ هاڻي وري مسلمانن سان توهان ٽڪر کائيندؤ ته اسان جي عادت اڳي گذري آهي اُها ختم اُها ختم ڪانه ٿي آهي توهان کي وري اها ئي ساڳي مصيبت ۽ عذاب ايندو بخت نصر بادشاهه جو جيڪو حملو ٿيو هو حضرت عيسيٰ عليه السلام جي ڄمڻ کان پنج سؤ ستاسي ورهيه اڳي ٿيو آهي

انهيء بختنصر بادشاهه هڪڙو خواب لڌو هو جو ان خواب جو تعبير ان پنهنجي ان وقت جي عالمن کان هنن کان ڪرايو پر خواب به هن کان وسري ويو. چين پيو ته مون کي خواب به ٻڌايو، تعبير به ٻڌايو. سائين خواب ڪهڙو آهي؟ چي خواب مان کان وسري ويو. اڙي سائين خواب تو لڌو آهي، پوء اسان ڪيئن ان کي جاچيون؟ چي بس جاچيو، نه ته توهان سڀني کي جيل ۾. پوء هنن کي جيل ۾ وجهرائي ڦٽي ڪيائين. يهودن جا جيڪي عالم ٻيا ٽيا هئا، ايئن يهودن جو زوال آيو. پادري بادري سڀ جيل ۾ پئجي ويا. سالن جا سال جيڪو جيل ۾ ذلت جي موت. انهن سان هڪڙو نبي سڳورو هو، بزرگ، اهو به جيل ۾ پئجي ويو.

جي انهيء کي سڄي کي تباهه ڪري ڇڏيو اٿئي. باقي معنيٰ ڪهڙي آ؟ جي تنهنجي جيڪا حڪومت آ، سا اها ائين آ تنهنجي لاء جو جيئن سون هجي هڪڙو. تون آن اهو جو اها شڪل بت ۾ تو ڏٺي آ. هان تو کي جيڪو هي پنهنجو ملڪ آ، اهو سينو، ڇاتي، اهي ٻيا ٽيا، اهي سڀ جيڪي اٿئي، اهي چانديء جي مثل آهن. ۽ هڪڙي پاسي ڏي آهي روم، ٻئي پاسي ڏي آهي ايران. اهي تنهنجون جيڪي ٻه کنڀڙاٽيون هن، اهي ٻه بادشاهين جي پاسن واريون ۽ جيڪي پير آهن سي اها عرب جي حڪومت آ، عرب جو ملڪ آ تنهنجي پيرن هيٺيان. مٿئون تنهنجي اچي آفت ڪري آ. اهو آخر زماني جو نبي پيدا ٿيندو جيڪو توهان سڀني کي تباهه ڪندو. پوء هنن کي ڪڍي ڦٽي ڪريو. پوء هنن سان ظلم وغيره ٻيا ٽيا اهي لهي ويا. انصاف عدالتون ٿيون. بهرحال اهڙي قسم جا هڪڙا واقعات هنن يهودين جي مٿان گهڻا آيا ذرية من حملنا مع نوح اها اولاد آهي انهن شخصن جي جن کي کنيو هوسين اسان نوح عليه السلام سان گڏ انه ڪان عبدا شڪورا الله تعالي ٿو فرمائي ته نوح عليه السلام منهنجو شاڪر بندو هو شڪر گذار هو ان منهنجي پوري تابعداري ڪئي فرمانبرداري ڪئي هي ماڻهو انهن جي اولاد آهن معنيٰ صالحن جي اولاد آهي صالح ماڻهو ختم ٿي ويا صالحن جي اولاد آ جيڪا هينئر موجود آ. وقضينا الي بني اسرائيل في الڪتاب اسان فيصلو ڪري ڏنو هو بني اسرائيل کي ڪتاب ۾ اهو اسان هنن کي فيصلو ڪري ڏنو هو ته توهان کي ٻه دفعا فساد ايندو اهو ٻه دفعا تباهي جو فساد آيو هاڻي جيڪڏهن توهان جا ٽيهر به وري فساد ڪندؤ ان عدتم عدنا جيڪڏهن توهان موٽي وري ٻيهر شرارت ڪئي آ ته نبي آخر زماني جي ذريعي وري توهان جي ساڳي تباهي ٿيندي. ائين ٿيو يهودين کي ختم ڪيو ويو. حضور انور صلي الله عليه وسلم جي زماني ۾ سيدنا عمر فاروق جي زماني ۾ هنن جا جيڪي مرڪزي قوتون هيون سي ٽوڙيون ويون. بيت المقدس هٿ اچي ويو. خيبر منجهان هنن کي تڙي ڪڍيو ويو. عرب جو جزيرو يهودين کان صاف ٿي ويو. الله تعاليٰ فرمائي ٿو جيڪڏهن توهان مسلمان ٿيوا فرمانبردار ٿيوا اها طاقت توهان جي هئي پنهنجي توهان طاقت وڃائي ڦٽي ڪئي آهي الله جو اهو واعدو آهي. ۽ الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته اسان جا ٻانها هن ملڪ جي اندر هليا توهان کي تباهه ڪيون بخت نصر جا ماڻهو اهي سڀ توهان بلندي ڪندؤ بلندي کان بعد توهان تي وڏو نقصان زوال ايندو فاذا جاء وعد اولاهما جڏهن پهريون آيو بعثنا عليڪم عبادا لنا پنهنجا ٻانها اسان موڪلياسي اولي باس شديد جيڪي وڏي طاقت جا ماڻهو هيا جاسوا خلال الديار پوء ملڪن ۾ هليا اهي جالوت وارا

ٻيو چڪر ٻي گردش آئي، جنهن ٻيء گردش توهان کي وري تباهه ڪيو. هاڻي ٻيهر جيڪڏهن ان عدتم عدنا ان احسنتم احسنتم لانفسڪم جيڪڏهن توهان چڱائي ڪندؤ ته چڱائي ڪندؤ پنهنجي نفسن جي لاء وان اساتم جي برائي ڪئي فلها پوء اها مصيبت پوندي توهان جي نفسن تي بلا توهان جي مٿان اها ٽٽندي اچي تنهن ڪري پنهنجي پنهنجي جان بچائڻ جي ڪوشش ڪريو فاذا جاء وعد الآخرة جڏهن آخرت جو واعدو آيو

ته وري اسان به توهان جي مٿان ڦري اهو عذاب ڪنداسون الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته اهو سڄو اسان انهن کي تورات شريف ۾ ٻڌائي چڪا هئاسي اڳي جعلنا جهنم للڪافرين حصيرا جهنم کي اسان ڪافرن جي لاء جاء رهڻ جي ڪئي آهي جو ان ۾ محصور هوندا حصير ۾ محصور ڦاٿل هوندا اهو آهي الله تبارڪ وتعاليٰ جو هنن سان سارو واعدو ٿيل

۽ آخرت جي پنهنجي نتائج سان درستي آڻيو ته پوء توهان کي اجر ڪبير ملي، اجر عظيم ملي. دنيا جي اندر توهان کي عزت ملندي، بادشاهي ملندي، حڪومت ملندي، آخرت ۾ نجات ملندي، جنت ملندي. اهو رب تبارڪ وتعاليٰ حڪم ڪيو ۽ فرمائين يهودين کي ته هن قرآن شريف جا تابع ٿيو. جيڪو قرآن جو تابع ٿيندو الله ان کي بلند ڪندو. نبي سائين فرمايو ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم.

قريش آيا، نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم جي قوم جا ماڻهو مقابلي ۾ آيا پست ٿيا، يهودي مقابلي ۾ آيا پست ٿيا، الله تعالي فرمائي ٿو، ان عدتم عدنا، جيڪڏهن توهان وري حرڪت ڪئي ته وري توهان جي مٿان ساڳي ذلت اچي ويندي، ضربت عليهم الذلة والمسڪنة. ان الذين لا يؤمنون بالآخرة، ٻيا ماڻهو جيڪي آخرت جي مٿان ايمان نٿا آڻين. رڳو ڪفايت ٿا ڪن دنيا تي انهي آيت ۾ بيان آهي هو جامع هيا جن کي دنيا آخرت ملي هڪڙا ماڻهو صرف دنيا تي پنهنجي محنت کي خرچ ڪن ٿا ان الذين لا يؤمنون بالآخرة جيڪي آخرت تي ايمان نٿا آڻن اعتدنا لهم عذابا اليما انهن جي لاء عذاب دردناڪ معنيٰ ڪفايت ڪندڙ دنيا تي آهن تعريف انهن جي ڪانهي

جيڪي ڪفايت ڪندڙ آهن دنيا تي ٻارهين آيت ۾ يارهين ۾ اها ڳالهه ٿي اچي ڏسو ڪيڏو وڏو شاهڪار ڏينهن جنهن ۾ ذرو ذرو واضح چٽو اچي جو رات ته هن کي تباهه ڪري ڇڏي ملڪ اوندهه بڻائي ڇڏي، ملڪ کي فضا کي دهشتناڪ ڪري ڇڏي. رب تعاليٰ فرمائي ٿو ياد رکو جيڪڏهن توهان دنيا پنهنجو مقصد بڻايو آهي ته پوء ايئن جيئن ڏينهن جي مٿان رات اچي ويندي آهي ۽ نشاني ڏينهن جي نه رهندي آهي اهڙي حالت ٿي ويندي روزمرا جو انقلاب خبرون ٿو ڏي هن ڳالهه جون

پنهنجي لاء جيئن خير جي دعا گهرندو آهي. ماڻهوء جو حال ايتري قدر ڪمزور آهي ۽ ڪيڏو نه تڪڙو آهي انسان جو ايتري غلطي ٿو ڪري. ڪان الانسان عجولا اهو شر آهي ماڻهوء جي لاء جو محض دنيا جي ڀلائي جي دعا گهري. مقصد هن جو صرف ايترو آهي ته کائون پيئون انما نموت و نحيا وما يهلڪنا الا الدهر موت آهي حياتي آهي زماني جي گردش اسان کي ماري ٿي ٻيو ته ڪجهه ناهي. ڪان الانسان عجولا انسان جلد باز ۽ تڪڙو آهي دنيا جي نفعي کي ڏسي ان جو مست ٿي ويو آهي جعلنا الليل والنهار آيتين قدرت جا ٻه نشان ٺاهيا ٻه نمونا فمحونا آيت الليل رات جي نشاني کي ختم ٿا ڪيون ۽ ڪيون ٿا ڏينهن کي روشن لتبتغوا فضلا من ربڪم جيئن الله تعاليٰ جو فضل توهان طلب ڪريو ولتعلموا عدد السنين توهان حساب ڄاڻو سال ان دنيا جي زندگي جو مقصد اهو آهي توهان کي حال معلوم ٿئي حساب سال وغيره ٻيو اهي سڀ شيون ٻڌڻ ۾ اچن، سمجهڻ ۾ اچن. وڪل شيء فصلناه تفصيلا اسان هر شيء انسان کي پنهنجي ان سندس تفصيل سان ٻڌائي آ. مطلب ته تعريف هن جي ڪانهي. جيڪي دنيا جي عملن ۾ پنهنجي همت کي خرچ ٿا ڪن ان جي ڪا تعريف ڪانهي. اڳتي آيتون اچن ٿيون

طائره في عنقه ان جي بدقسمتي جو بيان آهي نيڪ شخص کي اها انهي قسم جي لقب سان ياد نٿو ڪيو وڃي نخرج له يوم القيامت ڪتابا يلقاه منشورا قيامت جي ڏينهن اسان هن کي ڏيکارينداسين ڪتاب ڪري ڏسندو ان کي کليل کليل چٺي هن کي ملي صاف ڳالهه نظر ايندي شومي قسمت ۽ زشتي اعمال جي ان جي آڏو ظاهر ٿي پوندي

۽ عمل جي عمل آخرت جي کي مضبوط ڪري جهلي فانما يهتدي لنفسه پنهنجي نفس لاء هدايت وٺي ومن ضل جيڪو گمراهه ٿيو فانما يضل عليها گمراهي جي بلا سندس مٿان پوندي ولا تزر وازرة وزر اخريٰ هڪڙو ماڻهو ٻئي جو بار ڪونه کڻندو مطلب ته اهي قاعدا جيڪي توهان کي اسان ٻڌايون ٿا اهي قاعدا ان تي جيڪڏهن ڪو هلندو ته نفعو آهي جيڪڏهن ڪو ڇڏيندو ته نقصان هڪڙو آهي هدايت جو قانون ٻيو آهي گمراهي جو مسئلو ان جو بيان ٻنهي شخصن کي نفعو ٿو ڏئي هدايت وارو پنهنجي هدايت کي مضبوط جهلي گمراهه پنهنجي گمراهي کي ڦٽي ڪري گمراهي تي هلندو ته هنکي اهو نتيجو پهچندو هدايت تي هلندو هنکي اهو نتيجو پهچندو لا تزر وازرة هڪڙو ٻئي جو بار نه کڻندو يعني رب تبارڪ و تعاليٰ هر ڪنهن کي سڌي راهه ڏسي ڇڏي آهي جيڪو ان تي هلي ڀلائي اٿس جيڪو نه هلي ته ان جي مرضي آهي نفعو نقصان ان کي پهچندو هڪڙي جا گناهه ٻئي جي سر تي نه پوندا البته هڪڙي صورت پيدا ٿئي ٿي جيڪڏهن ان گناهن ۾ هن هن جي رهبري ڪئي هوندي گناهن ۾ مدد ڪئي هوندي ته مدد جو جو جيڪو ڏنڊ آهي سو هن تي پوندو اهو ٿيندو مدد ڪرڻ گناهه ۾ خود گناهه آهي

برائي کي جيڪڏهن دل ۾ ڪو ماڻهو چڱو سمجهي ته ان کي اوترو وزر ٿئي اوتري مصيبت سبب پئي فإنه آثم قلبه ڇاڪاڻ ته هو دل جو مجرم آهي دل جو ڏوهاري آهي اهو ماڻهو هيٺ الله تعاليٰ ڪجهه قاعدا ٿو ٻڌائي جيڪي ٻنهي فريقن کي سمجهاڻي ٿا ڏين رب فرمائي ٿو وما ڪنا معذبين حتيٰ نبعث رسولا اسان عذاب ڪونه ڪندا آهيون جيسين بدعملي جي خلاف اسان هن کي تعليم ۽ تربيت ڏيڻ لاء رسول موڪلينداسين اذا اردنا ان نهلڪ قرية جڏهن ڪنهن ڳوٺ جي يا ڪنهن ملڪ جي حال کي تباهه ڪرڻ جو ارادو ڪندا آهيون امرنا مترفيها پوء موڪليندا آهيون انهن جي حڪم ڪندا آهيون انهن جي آرام وارن تي دين جو حڪم پهچائيندا آهيون اي اوصلنا اليهم امور الشرائع، شريعتن جا امر انهن تي اسان پهچائيندا آهيون، جيڪي اچي ان کي ٻڌائيندا ۽ انهن کي سمجهائيندا پوء اهي انهي ۾ بي فرماني ڪري وجهندا معنيٰ شريعت اميرن جي دروازن تي پهچندي بادشاهن جي دروازن تي پهچندي

اها معنيٰ وري ٻي آهي. معنيٰ سرمائيدار طبقي جا ماڻهو انهن کي اسان امر ڪندا آهيون امر اهو تڪويني آهي تشريعي نه آهي اڳي اسان تشريع جي ڳالهه ڪئي شريعت جو حڪم هنن تي موڪليوسي هاڻي هتي اسان هنن کي تڪويني حڪم ڪنداسون ڪهڙو مال آهي ملڪيت آهي دولت آهي کاڌو پيتو گهر عورتون عيش عشرتون پوء هو انهي ۾ لڳي ويندا، اهو امرنا مترفيها، مصروف ٿي ويندا انهي ۾. تڪويني حڪم، هر ڪو ماڻهو پنهنجي شيء منجهان نفعو حاصل ڪندو، اهو تڪويني حڪم آهي. پوء صاحب اهي ماڻهو انهي ۾ سخت مصروف ٿي ويندا. پوء ڇا ٿيندو؟ فخرجوا عن طاعتنا وعصوا رسلنا، اسان جي اطاعت کان نڪري ويندا، رسولن جي بي فرماني ڪندا. اتي بي فرماني ائين لازم آئي. ففسقوا فيها ۽ الله تعاليٰ ٿو فرمائي ته اسان عذاب ائين ڪونه ڪنداسين جيسين رسول موڪليون رسول ته اچي ويو پر رفاهيت پسند آرام وارا عياش ماڻهو اهي ڪاهي پوندا پنهنجي ان عيش ۾ آرام ۾ ۽ ظلم ڪرڻو هوندن ته ظلمن ۾ رسول جو انڪار ڪندا ففسقوا فيها پوء ان سوسائٽي ۾ ان علاقي ۾ ملڪ ۾ اچي ظلم ڪندا فحق عليها القول پوء الله جو عذاب ٿيندو ثابت فدمرناها تدميرا پوء اسان ان کي هلاڪ ڪري ڇڏينداسين هلاڪ ڪري ٻي معنيٰ اها بداعمالي جي بدولت ان ملڪ ۾ تباهي اچي ويندي رب تبارڪ وتعاليٰ اهو اهڙو قانون ٻڌايو آهي جو ٻنهي ڌرين کي هن ۾ نصيحت آهي سرمائيدار جيڪي ماڻهن جي مٿان ظلم ڪندي ڪري هزارها ڪروڙها روپيا ميڙي انهن تي مالڪ بڻجي ٿا ويهي رهن ۽ ملڪ ۾ عوام غريب

تجارت منجهان خريدار ۽ وڪڻندڙ جي وچ ۾ لڏندڙ آهي اهو حلال آهي هتان ڇا سمجه ۾ آيو ته جيڪو خريدار آهي تنهن جي رقم تاجر ڏي آئي نفعو مليس تاجر کي کوٽ پئي شي هن جي نه هلي مانگ گهٽجي وئي سستي ڏنئي خريدار ڏي نفعو آيو ٻئي مسلمان ڀائر آهن ڪڏهن هو ٿو ڪري تجارت ۾ اهو راز آهي حلت جو ۽ سود ۾ ائين ڪونهي. سود ۾ مسلماني ڀائري ڀائپي ڪانهي. سود خور هميشه نفعي ۾ آهي ۽ جيڪو ٻي ڌر آهي اهو هميشه نقصان ۾ آهي. هتي برادري ڪانه قائم ٿي انساني. تڏهن الله تعاليٰ فرمائي ٿو يتخبطه الشيطان من المس يعني سود خور جي اهڙي حالت آهي جو جيئن ڪنهن کي جنون هجي، پاڳل هجي، ڪا ڳالهه ئي ڪونه سمجهي ڪنهن جي انهي حالت ۾ هوندو آهي. سود منجهان روپيو نه ڏيس ته به وڙهي پوندو. اهو آهي مضمون. تنهن ڪري الله تعاليٰ هتي اها ڳالهه ٻڌائي آهي، جيڪا سرمائيدار جو حال آهي ۽ فرمائي ٿو ته انهي ۾ ٻنهي ماڻهن کي ٻنهي طرفن کي نفعو آهي، جيڪو سمجهي ته. دمرناها تدميرا جو مطلب اسان استيصال ڪنداسين هلاڪت، پاڙ ان جي پٽينداسين، ملڪ ويران ٿي ويندو، حڪومت هوندي حڪومت ضايع ٿي ويندي، وري ٻين ڪنهن ظالمن جي قبضي ۾ اچي ويندي. ڪم اهلڪنا من القرون من بعد نوح. الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته اهڙي سرمائيدارن جا طبقا ڪيترن جا ڪيترا طبقاتي جنگ ۾ تباهه ٿيا آهن. نوح عليه السلام کان وٺي اڄ سيدنا محمد رسول الله صلي الله عليه وسلم جي زماني تائين وڏا وڏا امير سردار بادشاهه قومن جي مٿان ظلم ڪندڙ انهن جي خون پگهر سان رانديون ڪندڙ انهن جي ننگ ۽ انهن جي عزت سان کي استعمال ڪندڙ چئي ٿو ته الله تعاليٰ ٿو فرمائي ته انهن کي اسان ائين تباهه ڪيو

۽ ان انتقام جو مقصد اصل ڇا آهي وري به اصلاح مقصد آهي معاشري جي اصلاح مقصد آهي معنيٰ اهڙي قسم جي ظالمن کي الله تعالا لاهي وري پوء ڪي چڱا ماڻهو آهن ڇو ته جيڪي مصيبت زده قوم هوندي آهي نه مصيبت زده قوم ڪنهن حد تائين وري چڱي ٿي هلندي آهي پوء وري جيستائين انهن جو دماغ خراب ٿئي وري الله تعاليٰ جو تازيانه عبرت لڪڙو انهن جي مٿان لڳي اهو هڪڙو دور دنيا جو آهي اتار چڙهاء پيو ٿو هلي

يصلاها مذموما مدحورا ان ۾ رهندو مذموم ۽ مدهور ٿي مذموم معنيٰ ملوم مايوس مدحور بمعنيٰ دحر بمعنيٰ طرح اڇليل تڙيل تڙيل ٿي رهندو هوڏانهن هوڏي پيا ڌڪو ڏيندس هوڏانهن هوڏي پيا ڌڪو ڏيندس من اراد الآخرة جيڪو آخرت جو ارادو ڪندو سعيٰ لها سعيها ۽ محنت ڪندو مومن آهي به مومن فاولئڪ ڪان سعيهم مشڪورا ان جي محنت مقبول آهي باقي هڪڙو سوال ٿو پيدا ٿئي ته پوء اهي ماڻهو خوش ڇو ٿا گذارن؟ تنهن جو جواب اڳي به مان ڏنو هو خالقيت ۽ رازقيت اهي ٻئي شيون لازم ملزوم آهن هڪڙي ٻئي کان جدا نٿي ڪري سگهجي اسباب تخليق سان جڙيل آهن جيڪا خلق آ سا مرزوق آ مخلوق مرزوق آ اها حجت ناهي الله تعالا جي رضا جي

رهي دنيا ۾ آخرت جو ارادو ڪري ڪونو لا تڪونوا ابناء الدنيا ولڪن ڪونوا ابناء الآخرة دنيا جا پٽ نه ٿجو آخرت جا پٽ هجو جاته ماڻهو هوندو پنهنجو نسب ۽ نسبت نه وڃائيندو آهي دنيا ۾ رهي ماڻهو پنهنجي نسبت آخرت جي نه وڃائي نسبت رسول الله صلي الله عليه وسلم سان نه وڃائي نسبت جنت سان نه وڃائي جيڪڏهن اهي ٻئي نسبتون وڃائيندو پوء جهنم ملي

اولاد جي اعتبار سان هڪڙي کي ٻئي کي فضيلت ڏيون ٿا آخرت ۾ به توهان ائين فضيلت سمجهو تفاوت اعمال جو تفاوت حالات جو فرق مراتب جا نصوص سان ثابت آهن تنهن ڪري اتي به ائين ئي آهي جنت ۾ به ٻن درجن وارا ماڻهو ملندا توهان کي زمين آسمان جو ان ۾ فرق هوندو هڪ ٻئي ۾ ائين پاڻ کان پري پيا نظر ايندا درجن ۾ هڪ ٻئي کي جيئن ستارا آسمان جا هڪ ٻئي کان پري هوندا آهن ائين مقام ۽ مرتبا جنت ۾ به ماڻهن جا متفاوت هوندا

ته پوء نفعو آهي. اهي هڪ جون سترهن آيتون آهن جيڪي رب تعاليٰ هتي بيان فرمايون آهن. لا تجعل مع الله الها آخر الله سان گڏ ٻيو پهرين حاڪم نه سمجهه. جڏهن تون خدا کي پنهنجي مٿان حاڪم سمجهندين پنهنجي حڪومت کي پوء تون ضابطي سان هلائيندين. چوندين ته مون کان مٿان ٻيو حاڪم ويٺو آهي، باز پرس ڪندو، مون کان پڇندو، تنهن ڪري پنهنجي حڪومت ۾ خود مختار پاڻ کي نه سمجهندين. اهو لفظ ايڏو آهي. لا تجعل مع الله الها آخر الله سان گڏ پنهنجي مٿان ٻيو حاڪم نه سمجهه، ٻيو مالڪ الٰه تون نه سمجهه. حاڪم آ ته به حڪم، امير آ تڏهن به حڪم، غريب آ تڏهن به حڪم، تاجر آ تڏهن به حڪم، مزدور آ ته به حڪم، سيٺ آ تڏهن به حڪم. بالاتر هڪڙي بالادستي ٻي طاقت جي پنهنجي مٿان تون محسوس ڪر، پوء توکي پنهنجي زير دست سان اونئين هلڻو پوندو، جيئن تون پاڻ کي زير دست سمجهي بالا طاقت جي آڏو خوف ٿو رکين.

بيڪاري، هڪ ته تون ذليل ٿي پوندين، ٻيو خوار ٿي پوندين، اها معنيٰ ٿي پئي وڃي. الله سان گڏ ٻئي کي شريڪ ڪئي، بالادستي ڪنهن تو ٻئي جي مڃي، الله جي قانون جي مقابلي ۾ تو بالادست ٻئي جو قانون ڪيو، پوء تون خوار هوندين، پوء ذليل هوندين. ڏسو توهان، اهي بادشاهه جيڪي مسلمانن جي علائقن ۾ الله جو قانون نه ٿا هلائين، انهن تي قوم ڪيتري ڦٽڪار ٿي ڪري. اهو ڪهڙي ڪم جو آهي بادشاهه؟ اها بادشاهي ڪهڙي ڪم جي آهي؟ جو جيترو وقت حڪومت تي آهي اوترو وقت ملعون آهي ۽ جڏهن حڪومت تان لٿي ويو لهي ويو ته پوء وري هميشه جي لاء مذموم ۽ بڇڙو پيو هر ڪو بوٿ تي هن کي هڻندو اهي ڳالهيون وقضيٰ ربڪ الا تعبدوا الا اياه فيصلو آهي ته الله کان سواء ٻئي جي حڪومت تسليم نه ڪريو ٻئي جي عبادت نه ڪريو الا اياه هڪڙو الله دنيا جي طرف اچڻ جو رستو توهان جو ماء پيء آهي

اسان جي عبادت جو وسيلو ڪعبة الله آهي پوء انهن جي به عزت ڪرڻي آهي وسائل جي عزت ڪرڻي آهي اها معنيٰ آهي جيئن ماء پيء هڪڙو دنيا جي اچڻ جو وسيلو آهي تنهن ڪري ان جي عزت ڪرڻي وسائل جي عزت ڪرڻي اما يبلغن عندڪ الڪبر ان وسائل ۾ جيڪڏهن توهانکي اهڙي قسم جي وسيلي ۾ توهانکي ڏسو ته ڪمزوري اچي وئي ماء پيء ضعيف پراڻا ٿي پيا آهن هڪڙو يا ٻئي فلا تقل لهما اف ولا تنهر پوء تون اف به نه ڪر، تون انهن کي جهڻڪ به نه ڏي، ادب سان هل. وقل لهما قولا ڪريما، تون سٺو لفظ انهن سان ڳالهاء. جيترو ٿي سگهي سعادت مند اولاد جي معنيٰ اها ته پنهنجي والدين جي خدمت گذار، فرمانبردار هجي. قرآن ڪريم تنبيهه ڪئي آهي ته جهڻڪ ۽ ڊاٽڻ ته پري، پر زبان سان اف جو اکر، هون جو اکر به انهن سان نه ڪر. پوري ادب سان ڳالهاء. حضرت سعيد بن مسيب. اهو تابعي آهي صحابه جو دوست. هو چوي ٿو ته جيئن خطا دار غلام سخت مزاج آقا وٽ اچي سامهون بيهندو آهي ۽ اهڙو اتي عاجز ٿي بيهندو آهي ته ڪو شل چڱو حڪم ڪري نرمي سان ڳالهائي ماء پيء سان اولاد کي هميشه انهي حيثيت سان رهڻو آهي جيڪڏهن ائين نه ٿئي ته پوء وري اڳتي سندس اولاد هن سان اها ڪندي وري سندس اولاد هن سان اها ڪندي ڇو ته الله جو رستو آهي جهڙو ماڻهو وٺندو نتيجو اوهڙو ڏسندو واخفض لهما جناح الذل انهن تي ٻاجهه جا پر وڇاء رحمت کان نياز مندي کان وقل رب ارحم رب انهن تي رحم ڪر ڪما ربياني صغيرا جنهن وقت مان ننڍڙو هوس مون کي پالي وڏو ڪيو اٿم. اهي هڪڙا قاعدا ٿو الله تعالا ٻڌائي ارڙهين آيت کان وٺي ايڪيتاليهين آيت تائين اهي قاعدا ٿا اچن جيڪي انسانيت جي معاشري کي انتها درجي جو نفعو ٿا بخشن اهي قاعدا ربڪم اعلم بما في نفوسڪم الله تعالا ڄاڻي ٿو جيڪي تهان جي جيء ۾ آهي ان تڪونوا صالحين جيڪڏهن صالح هوندؤ ته اهو توهان کي نفعو پهچندو، فإنه ڪان للأوابين غفورا، رجوع ڪرڻ وارن ٻارن جي لاء الله تعالي بخشڻ وارو آهي آت ذا القربيٰ حقه پنهنجي قرابت وارن کي حق ڏي ۽ مساڪين کي ۽ ابن السبيل مسافرن کي لا تبذر تبذيرا تون اجايو خرچ نه ڪر معنيٰ قرابت وارن کي مالي اخلاقي سهولتون ڏي ۽ انهن جا حق توهان ڏي هجن اهي ادا ڪريو محتاج مسافر هجي ان جي خبر گيري ڪريو فضول پنهنجو مال نه خرچ ڪريو ۽ پاڻ کي محتاج نه بڻايو پاڻ تي به ضرور خرچ ڪريو پاڻ کي محتاج نه بڻايو ۽ مباح شين جي اندر بي سوچي سمجهي اجايو خرچ اهو به غلط آهي اهو نقصان پهچائيندو تبذير آهي اجايا خرچ نه ڪري اجايو خرچ ڪندڙ شيطان جا برادر آهن ڀائر آهن ڪان الشيطان لربه ڪفورا شيطان انسان جو ڪافر آهي ته پوء ڪافر جو ڀاء ٿيڻ ۾ ڪهڙو ماڻهو جو ايمان بچندو اما تعرضن عنهم جيڪڏهن توهان منهن موڙيندو انهن فقيرن کان پوء اچي توهان کان سوال ڪري ابتغاء رحمة من ربڪ رب جي طرفان رحمت جي طلب ڪندي پوء توهان ان فقير کان يا غريب کان يا مسڪين کان منهن ٿا موڙيو ۽ چئو ٿا سائين اصل ڳالهه هي ته پوء اتي ان کي سهڻو جواب ڏبو. قل لهم قولا ميسورا. حضرت عمر رضي الله تعالٰي عنه جي دروازي تي جماعت هڪڙي صحابه ڪرام جي آئي. حضرت سهيل بن عمرو قريشي. اهو جاهليت جي زماني ۾ شريفن ماڻهن منجهان هڪڙو شخص. ابو سفيان بن حرب وڏو عزت وارو. پوء جڏهن اهي آيا ته حضرت عمر فاروق پهريائين صهيب کي، بلال کي، بدر وارن کي اندر موڪل ڏني ته اچو ڀلي. ابو سفيان چيو ته مان اهڙو ڪڏهن ڪو ڏينهن نه ڏٺو جو اهڙي غلامن کي ۽ ٻانهن کي موڪل ٿي ملي، اسان ٻاهر ويٺا آهيون، اسان ڏي ڪو ڏسي به ڪونه ٿو. سهيل سمجهدار ماڻهو هو، وڏو عقلمند هو، چيو ايها القوم اني والله قد اري الذي في وجوهڪم. مان توهان جي چهري ۾ ڏسان ٿو توهان جا منهن ڦري ويا آهن ان ڳالهه تي عمر فاروق غريبن کي گهرايو آهي جيڪڏهن ڪاوڙيل آهيو ته پنهنجي نفسن تي کائو ملامت نه ڪريو عمر فاروق کي قوم کي دعوت ڏني وئي اسلام جي توهان کي دعوت ڏني وئي اسلام جي هنن تڪڙ ڪئي توهان ڍر ڪئي تنهن ڪري تڪڙا ويندا عمر جي درگاهه ۾ توهان پوء ويندؤ اهي منهن پنهنجا نه ڦيرايو، هي اسلام جي حالت جي ڳالهه ئي هئي. سيدنا عمر فاروق رضي الله تعالٰي عنه جي خلافت جو زمانو هو. انهن غريبن ۽ مسڪينن کي صعاليڪ جيڪي مهاجرين ها انهن کي گهرائين. وفد جو اچي ويٺو ته چيو سائين فلاڻا فلاڻا فلاڻا فلاڻا آيا آهن چي ته انهن کي گهرايو. غريب جيڪي مسڪين ها هنن جا منهن ڦري ويا نه. هيڏانهن اسان اشراف هيڏانهن امير اتي هي همراهه هو ڏاڍو سياڻو حضرت سهيل انهي چيو ته ڀلي توهان کي دعوت ملي هئي قوم کي به دعوت ملي هئي.

پر اما ان ما اعد الله لهم في الجنت اڪبر، وري جنت جي دروازي تي جڏهن هي توهان کان پنج پنج سؤ ورهيه، هزار هزار ورهيه اڳي ويندا پوء اتي ڪيئن ڪندؤ؟ عجيب امام. ها سائين جيڪڏهن غريب مسڪين تنهنجي دروازي تي اچي پوء تو وٽ هن وقت ڪجهه ناهي تنهنجي رحمت جو ارادو ڪري ٿو اچي ابتغاء رحمت من ربڪ پنهنجي رب جي رحمت گهرڻ تو وٽ ٿو اچي ترجوها جنهن جي توکي به توقع آهي جيڪر توکي به اهڙي رحمت ملڻ گهرجي پر هاڻي توکي به ڪانهي ڇو ته تون جڏهن ڪجهه ڏئين ٿو ته اها رب جي رحمت تو تي آهي هو به رب جي رحمت گهرڻ ٿا اچن تنهنجي در تون جيڪي انهن کي مليو انهن جو تنهنجو نه هو